ອັນແຕກຕ່າງນີ້ລະແມ່ນວ່າ ສະພາຂອງເພິ່ນນີ້ແມ່ນມີບົດບາດສູງ ແມ່ນວ່າໃນການຈັດສັນງົບປະມານ ຈັດສັນຕ່າງໆ ວ່າຊັ້ນລະ ບັດນີ້ລະພວກເພິ່ນນີ້ມີຫຼາຍກຳມາທິການກວ່າພວກເຮົາ ເພິ່ນມີເກືອບຊາວພຸ້ນໃ ດ ຊາວກຳມາທິການວ່າຊັ້ນເນາະ ຊຶ່ງພວກເຮົາເອງນີ້ນີ້ລະແມ່ນມີພຽງແຕ່ອັນ ເກົ້າ ສິບກັບເລຂາທິການ ອັນທີສອງມານີ້ນີ້ ເພິ່ນນີ້ກະມີກົນໄກເລື່ອງຟັງຫາງສຽງຂອງປະຊາຊົນ ລະ ລະມີກົນໄກສະເພາະໃດ ໃຫ້ປະຊາຊົນມາຫາ ລະເພື່ອໄດ້ພົບປະກັນ ຂອງພວກເຮົານີ້ລະແມ່ນວ່າລົງໄປຫາປະຊາຊົນ ເຮົາລົງໄປຫາປະຊາຊົນ ເຮົາລົງໄປຫາພື້ນຖານ ແຕ່ວ່າພວກເພິ່ນນີ້ລະແມ່ນວ່າ ເອົາເຂົາເຈົ້ານີ້ມາ ຂຶ້ນມາແລ້ວ ມີຄະນະຄັກແນ່ ລະມີປະຊາຊົນຄັກແນ່ມາເວົ້າມາຮ້ອງຮຽນມາສະເໜີຕ່າງໆ ແຕ່ວ່າເຮົາລະແມ່ນໄປຫາປະຊາຊົນ ເອີ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້ານີ້ລະແມ່ນວ່າ ມີວາລະໃຫ້ປະຊາຊົນນີ້ມາຫາ Hearing